ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໂດຍຫຍໍ້ໆສັ້ນໆ ແຜ່ນດິນທີ່ໄດ້ຊື່ລືນາມວ່າ ອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ອນໆນີ້ ຮູ້ກັນວ່າແມ່ນ ຊາຮູ ອົດສະຕຣາລີເນຍ ຫຼື ມາການີເຊຍ ທີ່ເປັນເກາະໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກນີ້ ທີ່ມີອາຍຸຍືນຍາວມາແ ລ້ວ 10 58 ພັນປີ ໂດຍທີ່ມີຄົນ Aboriginal ແລະ ຊາວເກາະ Torres Strait ຢູ່ມາກ່ອນແລ້ວ ແລ້ວ ຮ້ອຍເອກ Arthur Phillip ຕາງໜ້າພະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ນຳພາຝູງເຮືອຕະເພົາຈຸໜຶ່ງ ມາຂຶ້ນຝັ່ງທະເລໃນເກາະໃຫຍ່ນັ້ນ ຢູ່ທີ່ Port Jackson ໃນລັດ New South Wales ແລ້ວ ຊັກທຸງຊາດຂອງປະເທດອັງກິດຂຶ້ນໃນປີ 1788 ແລ້ວຕໍ່ຈາກນີ້ມາ ເກາະໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍກັບກາຍເປັນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໂດຍເປັນຂັ້ນໆ ຢູ່ຕະຫຼອດມາ ໂດຍທີ່ມີຄົນລາວມາຢູ່ໃນແຫ່ງນີ້ ຜ່ານຈຸແລກໆທີ່ບໍ່ຮ ອດ 100 ຄົນ ຈາກສູນອົບພະຍົກໃນໜອງສະໂນນ້ອຍ ເມືອງໜອງຄາຍ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ປະເທດໄທ ທີ່ມາຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ໃນລັດ Victoria ແລະ New South Wales ຜ່ານນະຄອນ Melbourne ໃນເວລາ 3 ໂມງຂອດແຈ້ງ ຂອງວັນສຸກທີ 19 ເດືອນມີນ າ ປີ 1976 ແຕ່ຄົນລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດແດ່ ກ່ຽວກັບວັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍ 26 ມົກກະລາ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ສຳພາດບາງຜູ້ບາງຄົນ ໂດຍແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ດັ່ງທ່ານ ວີວັນນາລອນ ວົງພອນ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນວ່າ ທ່ານລອນ ຂໍຖາມທ່ານໄດ້ວ່າທ່ານຕັດສັນຊາດເປັນຄົນ Australia ແລ້ວຫຼືຍັງ?
ຕັດແລ້ວລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕັດ? ເພາະວ່າເວລາໄປທ່ຽວໃສມັນສະບາຍ ສະດວກສະບາຍ ທ່ານຖືວ່າທ່ານເປັນຄົນລາວບໍ່ ຫຼືວ່າເປັນຄົນ Australian?
ເປັນຄົນລາວ ຍັງເປັນຄົນລາວຢູ່ ແຕ່ວ່າສັນຊາດ Australia yeah ຈິດໃຈ ຖືເປັນຄົນອົດສະເຕຣລຽນບໍ່?
ບໍ່ ເປັນຄົນລາວ ລະຄັນ ຄັນສົມມຸດວ່າມີມວຍຕີກັນລະຫວ່າງນັກມວຍລາວກັບນັກມວຍອົດສະເຕຣລຽນ ທີ່ສະ ທ່ານຊິສະໜັບສະໜູນຝ່າຍໃດ? ໂອຍ
ເຮົາກໍຊ່ວຍຄົນລາວເຮົາແຫຼະ ກະຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ຂໍຂອບໃຈນຳ ແລະ ທ່ານ ບຸນມາ ເຈົ້າພາສີ ກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບສັນຊາດ Australia ແລະ ວັນຊາດ Australia ດ້ວຍ ເ ນື່ອງຈາກວັນຊາດຂອງປະເທດ Australia ມື້ວັນອັງຄານນີ້ນະ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼືວ່າມີຄວາມຜູກພັນແນວໃດກັບວັນຊາດ Australia?
ຄ້າຍໆກັບວັນຊາດເຮົາເອງແຫຼະ ເພາະວ່າເຮົາເປັນຄົນ Australian ຢູ່ແລ້ວ ສີ່ສິບກວ່າປີລະມັ້ງ ຊິວ່າເປັນໄປເປັນ Australian ມານີ້ ເຮົາກໍຖືວ່າເປັນຄົນ Australian ເຮົາກໍຮູ້ສຶກດີໃຈຫັ້ນແຫຼະ ດີໃຈຊິວ່າທຸກໆປີກໍມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນ ຫັ້ນນະ ທຸກຄົນກໍພາກັນມ່ວນຊື່ນ ກ່ຽວກັບວັນຊາດນີ້ນະ ທ່ານຕັດສັນຊາດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຕົວະແມ່ນບໍ່? ໂອ ຫຼາຍປີແລ້ວ ແຕ່ອັນມາຮອດອົດສະເຕຣເລຍ ແຕ່ປີ 6 ເດືອນ ລະກໍ apply ໂລດນະ ແລ້ວກໍຄົບ ຄົບສອງປີປຸ໊ບກໍໄດ້ສັນຊາດໂລດ ແລ້ວເປັນຫຍັງຈັ່ງຕັດຊັ້ນນະ? ອ້າວ ເຮົາຕັດສິນໃຈມາຢູ່ພີ້ລະເດ ແລ້ວເປັນຄົນອົດສະເຕຣເລຍ ເຮົາກໍຕ້ອງສັນຊາດເປັນສັນຊາດຂອງເຂົາ ເພື່ອວ່າເຮົາຊິອອກໄປຫັ້ນມານີ້ ເຮົາກໍ ກໍສະບາຍ ຄັນເຮົາບໍ່ມີສັນຊາດ ເຮົາໄປຫັ້ນໄປນີ້ ໄປຕ່າງ ປະເທດບໍ່ ໄປ overseas ນີ້ກໍ ມັນຍາກເດ້ ເຮົາເປັນຄົນອົດສະຕຣາລີຮ້ອຍເປີເຊັນແລ້ວ ເຮົາໄປໃສມັນກໍງ່າຍ ສົມມຸດວ່າເຮົາເປັນຫຍັງໄປ ໄປຕ່າງປະເທດ ເຂົາກໍນຳເບິ່ງແຍງເຮົາຊີ້ນະ ແລ້ວຂໍຖາມທ່ານອີກເດີ້ວ່າ ສົ ມມຸດເນາະ ມື້ອື່ນນີ້ນະ ທີມຊາດລາວກັບທີມຊາດອົດສະຕຣາລີນີ້ ດວນກັນຢູ່ສະໜາມກິລາ Melbourne ນີ້ ທ່ານຊິສະໜັບສະໜູນຝ່າຍໃດ?
ໂອ ອັນນີ້ກໍຕອບຍາກເນາະ ຈັ່ງໃດມັນກໍ ເຮົາກໍສັນຊາດ Australia ຢູ່ແລ້ວ

ສີລອງ ພະໂນລາ ກໍໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບວັນຊາດ Australia ນີ້ນະ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຂອງວົງສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເທດ Australia ກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງລະ ສຳລັບທ່ານນີ້ ທ່ານມີຄວາ ມຮູ້ສຶກແນວໃດເນາະ?
ກໍຮູ້ສຶກດີລະ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດຢູ່ໃນປະເທດນີ້ນະ ເຮົາກໍໄດ້ຮັບສິດ ໄດ້ຮັບສິດ ໄດ້ຮັບສຽງ ມີສິດສ່ຳກັບຄົນ Australia ທີ່ເກີດຢູ່ນີ້ ແຕ່ວ່າສຳລັບວັນຊາດເອງເດ້ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດລະ?
ກໍ ກໍຮູ້ສຶກ ກໍຄືກັບໝູ່ທົ່ວໄປລະ ຄົນທົ່ວໄປຫັ້ນລະ ດີອົກດີໃຈນຳບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ?
ໂອ ກໍດີອົກດີໃຈລະເນາະ ຄືກັບຊາດນີ້ ກໍຄືກັບເຮົາໄດ້ເກີດໃໝ່ຫັ້ນແລ້ວ ເຮົາບໍ່ມີຊາດເດ້ ມາໄດ້ຊາດໃໝ່ ກໍສ່ຳເຮົາເກີດໃໝ່ຫັ້ນແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານມາຢູ່ນີ້ດົນນານແລ້ວ ລະກະໄດ້ຕັດສັນຊາດເປັ ນຄົນອົດສະຕຣາລີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວນະ ແຕ່ວ່າຈິດໃຈຂອງທ່ານນີ້ ເປັນຄົນອົດສະຕຣາລີບໍ່ ກະທັ້ງທີ່ວ່າບໍ່ເປັນເນື້ອໜັງຂາວຜົມທອງກໍຕາມແຕ່ ໂອ ເຮົາຢູ່ນີ້ ເຮົາກໍນັບຖືບ້ານນີ້ຄືບ້ານເຮົາລະ ຮັກຄືກັບບ້ານເຮົານີ້ ແລ້ວ ເຖິງວ່າເຮົາຊິບໍ່ເກີດ ໄດ້ເກີດຢູ່ນີ້ ເຮົາກະຢູ່ນີ້ ເຮົາກໍຮັກບ້ານນີ້ຄືກັບບ້ານເຮົາຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວສົມມຸດວ່າທ່ານມີເງິນແຕ່ 5 ໂດລາ ແລ້ວຍ່າງໄປຮ້ານໃຫຍ່ໆ ແລ້ວມັນມີຊີດີ 2 ອັນຂາຍຢູ່ຫັ້ນ ຊີດີໜຶ່ງນັ້ນແມ່ນເພ ງລາວ ຊີດີໜຶ່ງແມ່ນເພງອົດສະຕຣາລີ ທ່ານຊິຊື້ຊີດີອັນໃດ? ຊື້ໄດ້ອັນດຽວ ຊື້ໄດ້ອັນດຽວ ອັນອົດສະຕຣາລີກັບຊີດີລາວ ເພງລາວກັບເພງອົດສະຕຣາລີ ຊິຊື້ອັນໃດລະ?
ກໍຊື້ຊີດີອົດສະຕຣາລີລະເນາະ ແປວ່າມັກເຕັ້ນ rock and roll ຢ່າງຕາຍເລີຍລະເນາະ ບໍ່ແລ້ວ ອັນນັ້ນ ຄັນເຮົາຊື້ລາວກະ ລູກເຕົ້າຫຼານເຫຼນມັນກະຊິຟັງນຳເຮົາບໍ່ໄດ້ ແລ້ວຕາມທີ່ສັງເກດເບິ່ງນີ້ນະ ຄົນລາວເຮົານີ້ ເວົ້າ ງ່າຍໆວ່າ ເກົ້າສິບເກົ້າເປີເຊັນພຸ້ນລະ ໄປຕັດສັນຊາດເປັນຄົນອົດສະຕຣາລຽນນີ້ນະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານນີ້ກະເຫັນພ້ອມທຸກໆຄົນຕົວະ ເມຍຂອງທ່ານ ລະລູກເຕົ້າຂອງທ່ານ ກະແປວ່າຕັດຮຽບຮ້ອຍໝົດລະເນ າະ?
ໂອ ກະ ລູກເຕົ້າມັນກະໄດ້ມາ ກັບພໍ່ກັບແມ່ ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຕັດສັນຊາດພຸ້ນລະ ລະຜູ້ທີ່ເຂົາມາເກີດຢູ່ນີ້ກະໄດ້ໂລດແຫຼະ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ວັນຊາດ ລະກະເຊື້ອຊາດອົດສະເຕຣເລຍ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈ ແລະ ທ່ານສິງຄຳ ທອງສະຫວັດ ກໍໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງດ້ວຍ ທ່ານສິງຄຳ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານນີ້ກະເປັນບຸກຄົນອາວຸ ໂສຜູ້ໜຶ່ງ ລະກະໃນດ້ານປະຊົມພາສາອັງກິດນີ້ ກະແປວ່າຮຽນມາແຕ່ລາວພຸ້ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມາຢູ່ໃນປະເທດ Australia ດົນນານແລ້ວນີ້ນະ ກະຜ່ານວັນຊາດ Australia ນີ້ມາຫຼາຍວັນຊາດແລ້ວ ແຕ່ວ່າຢາກຮູ້ຈັ ກຈິດໃຈຂອງທ່ານນີ້ ກ່ຽວກັບວັນຊາດ Australia ນີ້ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ?
ສຳລັບວັນຊາດ Australia ນີ້ ເຮົາກໍຄວນເຮັດຄືເພິ່ນພາເຮົາເຮັດແນວ ເພາະໂດຍສະເພາະວັນຊາດອົດສະຕຣາລຽນນີ້ ເຂົາເຈົ້າມັກໃຫ້ຄຳຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນພວກທີ່ອຸ້ມຊູຊຸມຊົນ ເຊັ່ນວ່າພວກແພດໝໍບໍ ພວກອາສາສ ະໝັກເພື່ອຊຸມຊົນ ເຊັ່ນວ່າພວກໄປມອດໄຟໄໝ້ປ່າ ຫຍັງທຳນອງນີ້ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າມັກສົ່ງເສີມກັນດ້ານນີ້ຊັ້ນຊະ ແຕ່ວ່າ ສ່ວນໜຶ່ງເຮົາກໍເປັນ Australian ເຮົາກໍມີຊຸມຊົນໜຶ່ງ ເຮົາກໍຄວນເຮັດຄືກັນ ຊຶ່ງວ່າ ສສສລ ຂອງສ ະມາຄົມລາວເພິ່ນກໍຊິຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ນີ້ຄືກັນ ກໍແປວ່າທ່ານມີຄວາມພາກພູມໃຈກັບວັນຊາດອົດສະຕຣາລີແມ່ນບໍ່ ແນ່ນອນ ແນ່ນອນ ເພາະວ່າເຮົາ ເຮົາກໍຕ້ອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງກັບເພິ່ນຊັ້ນຊະ ຄືຄຳບູຮານເຮົາວ່ ານະ ເຂົ້າບ້ານຕາຫຼິ່ວ ກໍຕ້ອງຫຼິ່ວຕາຕາມ ເພາະວ່າເພິ່ນເຮັດຫຍັງເຮົາກໍຕ້ອງເຮັດນຳເພິ່ນ ເພື່ອວ່າເຮົາຊິໄດ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເພິ່ນ ລູກເຕົ້າເຫງົ້າແນວຂອງທ່ານນີ້ນະ ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກັບ ວັນຊາດອົດສະຕຣາລີ ຜູກພັນກັບວັນຊາດຫຼືບໍ່ເນາະ ເອີ ເດັກນ້ອຍນີ້ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າໃຈເຂົາຫຼາຍປານໃດ ເຂົາກໍໄປຕາມອັນສັງຄົມອັນນີ້ນີ້ແຫຼະ ເຫັນບໍ່ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ຄືຂ້າພະເຈົ້າເອງບໍ່ມີລູກຢູ່ນຳແລ້ວ ຊັ້ນຊະ ແຕ່ວ່າເຂົາກໍ ເປັນເອກະລາດ ເຂົາກໍຍ້າຍອອກໄປຢູ່ສ່ວນຕົວ ກໍມີແຕ່ສອງຄົນຢູ່ ແຕ່ເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາກະຊິເຮັດຕາມ ອັນ ນຳເດັກນ້ອຍ Australian ຜູ້ອື່ນນັ້ນແຫຼະ ແນ່ນອນລະ ທ່ານຕັດສັນຊາດເປັນຄົນ Australian ແລ້ວນີ້ ເປັນ ຫຍັງຈຶ່ງຕັດເນາະ ໂອຍ ເພາະວ່າເຮົາເປັນຄົນບໍ່ມີຖານະ ຊຶ່ງເຂົາເອີ້ນ stateless ເມື່ອເວລາຄັນເຮົາຢາກມາຢູ່ບ້ານເພິ່ນຊີ້ລະ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາ ອັນ ກໍລະນີຂອງເພິ່ນ ຄັນຖ້າເຮົາບໍ່ຮັບເອົາ ແປວ່າເຮົາກໍ ເຮົາ ກໍບໍ່ມີຖານະ ໃນ ໃນການມີທີ່ໄປທີ່ມາຊັ້ນຊະ ສົມມຸດວ່າທ່ານຍ່າງໄປຕະຫຼາດຊຸບເປີມາເກັດໃຫຍ່ເນາະ ໄປເຫັນບັ້ງປາແດກບັ້ງໜຶ່ງ ແລ້ວກໍໄປເຫັນນະ ກວດເວຈີໄມກວດໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າມີເງິນແຕ່ 50 ເຊັນ ຊື້ໄດ້ແຕ່ແ ນວດຽວນີ້ ທ່ານຊິຊື້ອັນໃດ ອາ ມັນເປັນຄຳຖາມທີ່ດີຫຼາຍ ສ່ວນເລິກແທ້ເຮົາກະຢາກໄດ້ປາແດກຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າມັນກະຕ້ອງໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າ ເງິນເຮົາຊິເໝາະສົມໂຕໃດຫັ້ນແນ ແຕ່ວ່າຊື້ໄດ້ອັນດຽວຊີ້ນະ ທ່າ ນຕ້ອງຕັດສິນໃຈຊື້ ຊິຊື້ອັນໃດຊັ້ນ ມັນກະຊິໄດ້ໄປຊື້ອັນເວຈີໄມຫັ້ນແຫຼະ ເພື່ອວ່າຊິມາທາເຂົ້າຈີ່ຢູ່ບ້ານກິນເນາະ ໂອເຄ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ແນວຄິດ ຫຼືວ່າຄວາມຊີ້ແຈງອະທິບ າຍກ່ຽວກັບວັນຊາດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ໃຫ້ຮູ້ນຳ ຂໍຂອບໃຈນຳ ໂອເຄ ຂອບໃຈ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ແລະ ຍານາງ ຈັນແດງ ພິດທະວົງ ກໍໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຕ່າງໆດ້ວຍ ຍານາງຈັນແດງຫັ້ນນະ ວັນຊາດອົດສະເຕຣ ເລຍກໍເປັນວັນຊາດທີ່ວ່າຄົນລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍຮູ້ມານານແລ້ວຈັ່ງຊີ້ນະ ໃນໃຈເລິກເຊິ່ງຂອງຍານາງນີ້ ຍານາງມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເນາະ ໂອ ກໍວັນຊາດອົດສະເຕຣເລຍ ເຮົາກໍເປັ ນຄົນອົດສະເຕຣເລຍເນາະ ມາຢູ່ດຽວນີ້ກະໄດ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນກະຄຶດຮອດວັນຊາດບ້ານເຮົາພຸ້ນແຫຼະເນາະ ຄັນຊິເວົ້າມາຈັ່ງໜຶ່ງກະໄດ້
ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງນີ້ນະ ຍານາງຫຼືວ່າຄອບຄົວໝູ່ເພື່ອນຂອງຍານາງ ໄດ້ເຮັດຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ ໂອ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງແລ້ວ ດຽວນີ້ໂຄວິດເຂົ້າມາ ຄັນຄືແຕ່ກີ້ກໍຍັງວ່າໄດ້ໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວເນາະ ກໍຍັ ງໄດ້ເຮັດວັນຊາດວັນສະຫຼອງກັນຊຸມແຊວ ບາດນີ້ໂຄວິດເພິ່ນໃຫ້ຕັ້ງແຕ່ສອງສາມຄົນ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງແລ້ວບາດນີ້ນະ ລີ້ຢູ່ເຮືອນໃຜເຮືອນມັນ ທຳມະດາແຕ່ກີ້ກໍມີບາບີຄິວ ມີຫຍັງຊຸມແຊວກັນແຫຼະເນາະ ໂອ ສ ະເຫຼີມສະຫຼອງເລີຍ ຂໍດູເດົາຈັ່ງຊີ້ວ່າຍານາງນີ້ມາຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີດົນນານແລ້ວ ກໍແປວ່າຕັດສັນຊາດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຕົວະ ເປັນຄົນ Australian ເອີ ເປັນຄົນ Australia ແລ້ວ ເປັນໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ 3-40 ປີແລ້ວ ແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ ງຕັດຊະລະ ກໍບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ບ້ານເມືອງເພິ່ນ ມາເພິ່ນພາກັນເອົາສັນຊາດ ກໍພາກັນເອົາສັນຊາດເບີດສູ່ຄົນຫັ້ນແຫຼະ ຄັນບໍ່ໄດ້ສັນຊາດເພິ່ນ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ພາສປອດ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ອັນໃດ ທີ່ວ່າຊິເດີນທອກເດີນທາມກໍຍາ ກເດ້ ສົມມຸດມື້ອື່ນນີ້ຢູ່ແມ່ນ້ຳ Hawkesbury River ຂອງ Sydney ນີ້ນະ ມີຊ່ວງເຮືອ ແລ້ວກໍມີທີມຊາດລາວມາ ແລ້ວກໍທີມຊາດອົດສະຕຣາລີຊ່ວງກັນນີ້ ຍານາງຊິເຊຍທີມໃດເນາະ
ຄັນແມ່ນ ຄັນແມ່ນໃນໃຈແທ້ໆ ກໍເຊຍ ເຊຍຊາດລາວເຮົາຫັ້ນແຫຼ້ວ ເຮັດຈັ່ງໃດຊັ້ນ ເຮົາກໍເປັນໃນນາມຄົນລາວຄົນໜຶ່ງເນາະ ເຖິງວ່າຊິຕັດສັນຊາດເປັນ Australia ກໍດາຍ ຈັ່ງໃດຈັ່ງໃດເຮົາກໍຍັງເປັນຄົນລາວຢູ່ ມັນກໍຕ້ ອງໄດ້ເຊຍຊາດລາວເຮົາ ໃນຈິດໃຈໃນເລິກໆຂອງເຮົາ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຮົາກໍເປັນຄົນລາວເນາະ ເຮົາຫາກມາຢູ່ບ້ານເພິ່ນເມືອງທ່ານໂດຍຄວາມຈຳເປັນ ເຮົາກໍຍັງຄິດຮອດບ້ານເຮົາ ເຮົາກໍຕ້ອງເຊຍ ບ້ານເຮົາແຫຼະເນາະ ຄັນວ່າເຮືອທີມຊາດ Australia ຈົມຈັ່ງຊີ້ ຄົນລອຍນ້ຳບໍ່ເປັນ ແລະ ຍານາງເປັນຜູ້ຊ່ວຍກູ້ໄພຈັ່ງຊີ້ ຍານາງຊິໂດດລົງໄປຊ່ວຍບໍ່

ໂອ້ ກໍຕ້ອງເບິ່ງຊີວິດເຮົາກ່ອນ ອາ ຂອບໃຈເດີ Okay thank you ແລະ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວລັດ New South Wales ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນລາວອົບພະຍົບທີ່ໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ ສຸດໃນປະເທດຈິງໂຈ້ນີ້ ແມ່ນວ່າກໍມີລາຍການຕ່າງໆ ໃນມື້ວັນຊາດຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ຄືວັນທີ 26 ມົກກະລາ ປີນີ້ 2021 ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດທ່ານ ເດດ ສີແສງລັດ ທີ່ເປັນຮອງປະທານຂອງສະມາຄົມ ດັ່ງກ່າວ ທັງກໍເປັນຝ່າຍກຳກັບດ້ານປະຊາສຳພັນຊຸມຊົນຕື່ມອີກດ້ວຍ ດັ່ງນີ້ ສະບາຍດີທ່ານ ເດດ ສີແສງລັດ ສະບາຍດີ ສຳລັບວັນຊາດອອສເຕຣເລຍຂອງຊຸດນີ້ ຄືມື້ວັນອັງຄານທີ 26 ມົກກະລາ 2021 ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າສະມ າຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວຫັ້ນ ມີລາຍການບາງສິ່ງບາງຢ່າງນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ວ່າມີຫຍັງແດ່ເນາະ ອາ ສຳລັບການສະຫຼອງວັນຊາດອອສເຕຣເລຍ ວັນທີ 26 ວັນອັງຄານເຖິງມານີ້ ປີນີ້ສະມາຄົມສົ່ງ ເສີມຊຸມຊົນລາວ ຊຶ່ງເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ ສສສລ ນັ້ນ ມີໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ວ່າຈະສະຫຼອງວັນຊາດໃນມື້ວັນອັງຄານນີ້ ເຖິງວ່າຈະມີໂຄວິດ 19 ຄວບຄຸມຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານປະມານ 6,000 ໂ ດລາ ມາຈັດ ອັນ 6,000 ໂດລານີ້ ສຳລັບແມ່ນຈັດ ຈັດ ຈັດຫຍັງເກາະ ອາ ຈັດການສະຫຼອງວັນຊາດ ການສະຫຼອງວັນຊາດນີ້ໝາຍເຖິງວ່າເຮົາຕ້ອງຊື້ອຸປະກອນມາຕ້ານພະຍາດໂຄວິດນີ້ ຊິເປັນອັນນ່າ ມາສ ເປັນນ້ຳລ້າ ງມື ເປັນການໂຄສະນາໃຫ້ຄົນຕື່ນໂຕມາກວດພະຍາດໂຄວິດ ເປັນການປ້ອງກັນ ອັນນີ້ເປັນການເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການອັນນ່າຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ພ້ອມກັບການສະຫຼອງວັນ ຊາດເຮົາໄປເລີຍໃນໂຕ ສະມາຄົມຂອງພວກທ່ານຈະຈັດຫຍັງແດ່ ຫຼືວ່າຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເນາະ ສຳລັບປີນີ້ຫັ້ນ ພວກເຮົາກໍເສຍໃຈຢູ່ ຊຶ່ງວ່າພວກເຮົາ ອັນ ຈັດແບບປະເພນີບໍ່ໄດ້ ຄືວ່າມີ ອັນ ວົງດົນຕີສົດ ມີຟ້ອນລ ຳ ມີຟ້ອນນາຕະສິນ ແຕ່ປີນີ້ເຮັດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອາ ພວກເຮົານັ້ນໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດຂຶ້ນມາ ທີ່ລັດຖະບານເພິ່ນປະກາດວ່າປີນີ້ເປັນປີທີ່ນັບຖື ພາສາອັງກິດວ່າ Respect, Reflect and Celebrate ອາ ນັບຖືແປວ່າເຮົານັບຖືຄວ າມເປັນຊາດຂອງເຮົາ ນັບຖືຄວາມເປັນອອສເຕຣເລຍ ແລ້ວກໍ Reflect ນີ້ໝາຍເຖິງວ່າສິ່ງດີໆ ທີ່ລັດຖະບານເຮົາສ້າງໃຫ້ເຮົາ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາ ຕັ້ງແຕ່ມື້ ອັນ ເຮົາຢູ່ໃນສູນໜອງຄາຍພຸ້ນ ແລ້ວບັດນີ້ກໍມາສະເຫຼີມສະ ຫຼອງຄວາມດີຄວາມຈົບຄວາມງາມຂອງປະເທດເຮົາ ເພາະສະນັ້ນປີນີ້ພວກເຮົາຈະນຸ່ງເສື້ອເປັນສີດຽວກັນເໝີດ Australian Day ນຸ່ງເສື້ອເປັນສີດຽວກັນເໝີດ ແລ້ວເຮົາກໍຈະລ້ຽງພະລ້ຽງເຈົ້າ ພວກເຮົາກໍມີຜູ້ມາສະດຸ ດີຕັ້ງແຕ່ຜູ້ອາວຸໂສລົງໄປຮອດຊາວໜຸ່ມນ້ອຍ ຈະມີພະສົງຂອງສາສະໜາພຸດ ຈະມີຄຸນພໍ່ຈາກໂບດກາໂຕລິກ ແລະ ມີຄຸນພໍ່ຈາກໂບດແບັບຕິສມາໃຫ້ອັນຄຳໂອວາດ ເພາະວ່າປະເທດນີ້ເປັນປະເທດເສລີປະຊາ ທິປະໄຕ ນັບຖືໄດ້ທຸກສາສະໜາ ມີຄວາມພ້ອມພຽງກັນ ມີທຽບເທົ່າກັນ ແລ້ວເລື່ອງທີ່ວ່ານຸ່ງເສື້ອສີນັ້ນສີນີ້ນີ້ ບໍ່ແມ່ນນຸ່ງເສື້ອສີຂາວແກມສີຟ້າ ແລະ ແກມແດງບໍ ເຮົານີ້ reflect ໃນທຸງຊາດ Australia ຊິແປວ່າຄ້າຍໆຄຽງໆກັບສີທຸ ງຊາດ Australia ນີ້ແຫຼະເນາະ ເຢ້ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບນີ້ນະ ແມ່ນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ວ່າກັບກາຍເປັນຄົນ Australian ຄືຕັດສັນຊາດເປັນຄົນ Australian ນີ້ ແມ່ນວ່າມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າເຂົາເຈົ້າຕັດສັນຊາດນີ້ຍ້ອນ ຍ້ອນຢາກໄດ້ passport ໄ ປຫັ້ນໄປນີ້ສະດວກສະບາຍ ແລ້ວກະ ຄັນເກີດເລື່ອງເກີດລາວນີ້ກະແປວ່າທາງການ Australia ເພິ່ນຕິດຕາມຊ່ວຍຢ່າງເຕັມທີ່ຊື່ໆນະ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຄວາມເປັນຊາດ Australia ນັ້ນ ມັນໝາຍເຖິງເລິກໆວ່າເຮົາໄ ດ້ໂຕນໜີຈາກປະເທດເຮົາມາ ຄັນໂຕນໜີຈາກປະເທດເຮົານັ້ນ ໝາຍເຖິງວ່າເຮົາໂຕນໜີຈາກພັກຄອມມິວນິດລາວມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນ Australia ນີ້ ແລ້ວຄັນເຮົາມາຢູ່ນີ້ແລ້ວ ເຮົາກໍຕ້ອງສ້າງຄວາມດີຄວາມງາມໃຫ້ປ ະເທດນີ້ທີ່ເຮົາອາໄສຢູ່ນີ້ ການຕັດສັນຊາດນັ້ນມັນເປັນການຕັດສິນໃຈວ່າປະເທດທີ່ນີ້ແມ່ນປະເທດຂອງເຮົາ ແລ້ວເຮົາກໍຕ້ອງສ້າງຕ້ອງສາ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນທີ່ວ່າມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ເຮົາ ໃຫ້ຊາດ ແລ້ວກໍໃ ຫ້ລູກຫຼານເຮົາຕໍ່ໄປ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອແຕ່ອາໄສຄວາມສະດວກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນເຮົາໃນປະເທດ Australia ເກືອບ 100 ເປີເຊັນພຸ້ນລະ ຕັດສັນຊາດໝົດ ແລ້ວກະຕັດສັນຊາດດ້ວຍຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຄວາມສະດວ ກສະບາຍຊື່ໆ ສ່ວນໃຫຍ່ຫັ້ນນະ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຄິດກວ້າງຄິດໄກຫັ້ນກໍຄິດວ່າແຕ່ຊິເອົາໂຕລອດ ຢາກໄດ້ພາສປອດ ຢາກໄດ້ສິດທິ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າສິດທິຕ່າງໆຫັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຕັດສັນຊາດກະໄດ້ຮັບຢູ່ແລ້ວ ນອກຈ າກທີ່ວ່າຢາກເປັນນັກການເມືອງ ເອີ ຕັ່ງ ໄປນັ່ງຕັ່ງສະພາ
ອັນນັ້ນກະຫຼາຍຄົນ ຄົນເຮົາກໍຊິບໍ່ຄິດດອກ ແຕ່ວ່າຄວາມຮູ້ສຶກເລິກໆທີ່ເຮົາອັນເຜີຍແຜ່ກັນມາ 30 40 ປີນີ້ ເຮົາກໍຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍສ້າງສາປະເທດເຮົາ ດັ່ງທີ່ເວລາເຮົາໄປສຳພາດເອົາສັນຊາດຫັ້ນ ເຮົາມີຄຳປະຕິຍານແນ່ວ່າຈະສ້າງປະເທດຊາດ ຊິປົກປ້ອງປະເທດຊາດ ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງປະເທດຊາດ ພວກເຮົາແມ່ນຄິດເລິກໆແບບນັ້ນ ແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ໂອຍ ຄັນບໍ່ເປັນສັນຊາດບໍ່ໄດ້ຜົນປ ະໂຫຍດ ອັນນັ້ນຈະແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈເລິກ ແລ້ວກ່ຽວກັບວ່າເລື່ອງຕັດສັນຊາດເປັນຄົນອົດສະຕຣາເລຍນີ້ນະ ຄົນລາວເຮົາ ຫຼືວ່າເລືອດລາວເຮົາຢູ່ໃນລັດ New South Wales ນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນຕັດສັນຊາດເກືອບໝົດພຸ້ນບໍ ຂ້ າພະເຈົ້າວ່າ 99 ເປີເຊັນລະເປັນ ເປັນສັນຊາດໝົດ ແລ້ວກ່ຽວກັບຄົນລາວເຮົານີ້ນະ ທີ່ວ່າຜ່ານສະມາຄົມຂອງພວກທ່ານກໍໃນລັດ New South Wales ນີ້ ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ ໃສ ແລະ ມີລາຍການຫຍັງແດ່ເນາະ ກະຈັດຢູ່ໃນອັນນ່າ Community Hall ຂອງອັນ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວຫັ້ນແຫຼ້ວ ຢູ່ສູນວັດທະນະທຳລາວຫັ້ນແຫຼ້ວ ວັດພະຍອດແກ້ວຫັ້ນບໍ ແມ່ນແລ້ວ ວັດພະຍອດແກ້ວນັ້ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງສູນວັດທະນະທຳ ໂອ ຊຶ່ງແທ້ໃນດິນຕອນນັ້ນແມ່ນສູນວັດທະນະທຳລາວ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍວັດພະຍອດແກ້ວ ແລະ ສູນ ການບໍລິການຊຸມຊົນ ລາຍການນີ້ມີຫຍັງແດ່ ລາຍການສຳລັບມື້ນັ້ນຫັ້ນກະຊິມີພະສົງມາສູ ດໄຊຍັນໂຕ ອັນນ່າ ແລ້ວກະຊິມີການຮ້ອງເພງຊາດອົດສະເຕຣເລຍ ຮ້ອງເພງຊາດລາວ ແລ້ວກະໄວ້ອາໄລໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມຊາດທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ແລ້ວນອກນັ້ນກໍຈະມີອັນນ່າ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລ້ວກະມີຊາວໜຸ່ມ ມີຄຸນພໍ່ຈາກໂບດກາໂຕລິກ ໂບດອັນ Baptist ມາກ່າວຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງປະເທດເຮົານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາມາໃຫ້ພົ້ນທຸກ ແລ້ວກະມີເຮືອນມີຊານ ລູກເຕົ້າໄດ້ຮ່ຳໄດ້ຮຽນສູງ ແລະ ແຂກ ຄົນຕ່າງໆເດ ມີບໍ່ ຕົວຢ່າງຈາກ ອ່າ Council ຂອງຄຸ້ມ Fairfield Cabramatta Liverpool ພວກນີ້ນະ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຊີນເພິ່ນປີນີ້ ເພາະວ່າເພິ່ນກະຍາກຂອງເພິ່ນເດ ຜູ້ໃດກະເຮັດໃຜເຮັດມັນເນຍ ເຮົາເຮັດແຕ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຮົານີ້ ສຳລັບປີນີ້ເນຍ ພ າຍໃຕ້ການນັ້ນຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ ເຮົາຈັດລາຍການຍາກຫຼາຍເດ້ ຢູ່ໃນໂຮນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້ານີ້ໃສ່ໄດ້ແຕ່ 80 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຕ້ອງໄກກັນແມັດ 50 ເດ້ ກະນັ່ງຢູ່ນອກພີ້ກໍບໍ່ໄດ້ບໍ ສ່ວນໜຶ່ງຊິຢູ່ນອກ ເຮົາຈະປຸກເຕັ້ນແລ້ວໃຫ້ນັ່ງຢູ່ນອກ ແຕ່ນັ່ງຢູ່ນອກກໍຕ້ອງນັ່ງໄກກັນ ຊິບໍ່ຕາຍຮ້ອນແບບໄກ່ຕາກແດດບໍ ເພາະວ່າມື້ວັນຈັນນີ້ ຫຼືວ່າ weekend ນີ້ຮອດມື້ວັນຈັນນີ້ ຊິຮ້ອນແທ້ໆໃດ໋ ຫັ້ນນ່າ ເຮົາກໍຊິຫາວິທີກັ້ງກັ ນໃຫ້ມັນຮົ່ມແດ່ຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າວ່າໃນລັດ New South Wales ຊິມີ heat wave ຮອດ 45 ອົງສາພຸ້ນວ່າຊັ້ນ ໂອ ຖ້າເບິ່ງເດີ້ເນຍ ແປວ່າໄດ້ເອົາເງິນ 6,000 ໂດລາໄປຊື້ໝວກ Mexico ມາຢາຍຕົ້ວນະ ອ່າ ເພາະພວກເຮົາກໍຊື້ທຸງມາສອງສ າມຮ້ອຍອັນ ອ່າ ຈະມາແຈກພີ່ນ້ອງ ອັນ ແລ້ວກໍມີນ້ຳລ້າງມື ມີ mask ມີ marshal ໂຄວິດ marshal ມີຫຍັງມີຫຍັງຢ່າງຄົບຖ້ວນປະຕິບັດ ແລ້ວກໍລ້ຽງເຂົ້າຟຣີ ບໍ່ຮຽກຮ້ອງແມ່ນຫຍັງໝົດ ອາຫານການກິນນັ້ນກໍມີອາຫານລາວສ່ວນໜຶ່ງ ມີອາ ຫານ Aussie ສ່ວນໜຶ່ງ ເພາະວ່າຫຼາຍຄົນຢາກສະແດງ spirit ວ່າເປັນຄົນ Aussie ກໍກິນ meat pie ກິນຫຍັງໄປ ອື ເຮົາສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ ໃຫ້ມັນມ່ວນຊື່ນ ໃຫ້ມັນມີຄວາມດີ ອ່າ ໃນຖານະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ນຳອັນຊຸມຊົນຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ໃນລັ ດ New South Wales ນີ້ ເຫັນວ່າພີ່ນ້ອງຊາວລາວເຮົານີ້ຄວນນັ້ນຮັບຮູ້ສະດຸດີບຸນຄຸນຂອງປະເທດເຮົາ ປະເທດຊາດເຮົານີ້ໃຫ້ເຮົາຫຼາຍແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ມື້ເຮົາຂ້າມນ້ຳຂອງມາຈົນຮອດມື້ນີ້ ທີ່ວ່າໃຫ້ພວກເຮົານີ້ໄດ້ຢູ່ດີກິນດີ ໄດ້ ມີຄວາມສຸກສະບາຍ ມີຄວາມປອດໄພທຸກຢ່າງ ເຮົາຄວນເຊີດຊູວັນຊາດຂອງພວກເຮົາ ຄືຊາດ Australian ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດ ຂໍຂອບໃຈນຳ ອ່າ ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ SBS Radio ລາວ